ການດຳເນີນຄະດີຊັກຊ້າ ແລະ ຄຸມເຄືອມາໄດ້ 3 ປີແລ້ວ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຫຼາຍກວ່າ 2,640 ຄົນ ທີ່ຖືກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 3 ຄົນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ Maggie Stable Worldwide Sole ພ້ອມດ້ວຍພັກພວກທີ່ເປັນຄົນລາວທັງໝົດ 7 ຄົນ ຫຼອກລວງເອົາເງິນໄປນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມເປັນທຳໃນການຊົດເຊີຍຜົນເສຍຫາຍຂອງເຂົາເຈົ້າເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຕັດສິນໂດຍສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ແລ້ວ ວ່າພວ ກກ່ຽວກະທຳຜິດ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ ແຕ່ຄະດີດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍວ່າຈະຈົບລົງເມື່ອໃດ ແລະ ບໍ່ມີວີ່ແວວເລີຍວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນ ຫຼື ບໍ່ ລາຍລະອຽດຈະເປັນຢ່າ ງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ເປັນເວລາ 3 ປີກວ່າໆມາແລ້ວ ທີ່ເລີ່ມມີການຟ້ອງຮ້ອງຄະດີໃຫຍ່ລະດັບປະເທດຕໍ່ບໍລິສັດ Maggie Stable Worldwide Sole Limited ຄະດີດັ່ ງກ່າວໄດ້ຖືກໄຕ່ສວນ ແລະ ຕັດສິນໂດຍສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2017 ວ່າ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນຄົນລາວ 2 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍພັກພວກໃນບໍລິສັດອີກ 5 ຄົນ ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸ ກ ແລະ ໃຫ້ຊົດໃຊ້ເງິນຄືນໃນຈຳນວນທັງໝົດເກືອບຮອດ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ພວກທີ່ຖືກຫຼອກລວງເອົາເງິນໄປຝາກຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2,640 ຄົນ ແຕ່ປາກົດວ່າຄະດີນີ້ບໍ່ໄປບໍ່ມາທາງໃດເລີຍ ເພາະຈຳເລີ ຍໄດ້ອຸທອນຕໍ່ໄປຫາສານພາກກາງຂອງປະເທດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວລົງທະບຽນເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການເປັນທີ່ປຶກສາການລົງທຶນທຸກດ້ານ ຊຶ່ງເລີ່ມດຳເນີນການໃນປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີຜູ້ຈັດ ການເປັນຄົນສັນຊາດລາວ ຊື່ທ່ານ ອະນຸພົງ ກິດຕິສັກ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຊື່ ຕູ ປໍຢາງ ຫຼື ໄຊ ສັນຊາດມາເລເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ກັບໄປຢູ່ສິງກະໂປ ເມື່ອດຳເນີນທຸລະກິດມາຮອດໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ມາຮອດກາງປີ 2014 ບໍລິສັດດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ແບ່ງເປັນ 2 ບໍລິສັດ ຄື Maggie 1 ຫຼື ALC ຊຶ່ງຜູ້ອຳນວຍການຊື່ທ້າວ ສົມປະສົງ ໄຊຍະວົງ ແລະ Maggie 2 ຫຼື ALK ຊຶ່ງຜູ້ອຳນວຍການຊື່ທ້າວ ຮົ່ມເມືອງ ອະນຸໄທ ທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ເຊົ່າຢູ່ຕຶກ ພຣີມຽມ ບ້ານເ ພຍວັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກນັ້ນຍັງມີຜູ້ຈັດການທີ່ບໍລິຫານ 2 ບໍລິສັດນີ້ ທີ່ມີສັນຊາດມາເລເຊຍອີກ 2 ຄົນ ກິດຈະການຕົ້ນຕໍຄືການລະດົມທຶນ ເພື່ອເອົາເງິນມາຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດໂລກ ຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດ ຄຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍອ້າງວ່າມີສາຂາຢູ່ປະເທດໄທ ລາວ ກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ບຣູໄນ ແລະ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ ລັກສະນະການລະດົມທຶນແມ່ນເປັນແບບຕ່ອງໂສ້ ຄືເອົາເງິນຄົນໃໝ່ ຈ່າຍໃຫ້ຄົນເກົ່າ ໂດຍສະເໜີດອກເບ້ຍໃຫ້ອັດຕາສູງກວ່າທະນາຄານ ຕົກມາກາງປີ 2015 ການລົງທຶນຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເອົາເງິນມາສະໜອງດອກເບ້ຍໃຫ້ຄົນເກົ່າໄດ້ ຈາກນັ້ນໃນຕົ້ນປີ 2016 ຈຶ່ງມີການເລີ່ມການ ຟ້ອງຮ້ອງກັນໄປຍັງສານຂັ້ນຕົ້ນ ກໍຄືສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຕັດສິນໃນຕົ້ນປີ 2017 ວ່າພວກກ່ຽວມີຄວາມຜິດ ແລະ ໃຫ້ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຈດຄືນ ຜູ້ອຳນວຍການທັງສອງກໍຄືທ້າວສົມປະສົງ ແລະ ທ້າ ວຫົ່ມເມືອງ ຮວມທັງພັກພວກອີກ 5 ຄົນຖືກຈັບ ສ່ວນຜູ້ຈັດການຄົນຕ່າງປະເທດທັງສອງຄົນ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດມາເລເຊຍໄດ້ຫອບເງິນໜີ ໂດຍບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ ແລະ ຂ່າວຄາວຫຍັງກ່ຽວກັບພວກກ່ຽວເລີຍ ຈົນມາ ເຖິງມື້ນີ້ ສະພາບການນີ້ໄດ້ສ້າງບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການສໍ້ໂກງນີ້ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍຄືປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກເສຍຫາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນພະນັກງານອິດສະຫຼະການຕ ະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເອົາເງິນຂອງຕົນເອງ ເງິນພີ່ນ້ອງ ແລະ ລະດົມເອົາເງິນຈາກລູກຄ້າຫຼາຍຄົນໄປຝາກບໍລິສັດນີ້ປະມານ 600,000 ກວ່າໂດລາ ເວົ້າດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງວ່າ ເອີ ກະຈັ່ງວ່າ ມັນກະມິດ ຢູ່ເດ ກະບໍ່ເຫັນມີເຂົາແຈ້ງການຫຍັງມາ ມີແຕ່ອັນຂ່າວອ້າຍຕຸກແຫຼະຕາຍສົ່ງມາໃຫ້ເບິ່ງ ແລ້ວລະກະມິດເລີຍ ປົກກະຕິເຂົາຕ້ອງແຈ້ງການນຳເຟສບຸກຕີ້ ມັນກະຕ້ອງເຫັນນຳໂທລະໂຄ່ງ ນຳອັນອີ່ ABC News ຫັ້ນຕີ້ ບໍ່ສົ່ ງດອກ ໄປຟ້ອງມັນນ່າ ຫາໄປເລື້ອຍໆກະ ຂ້ອຍກະສີ່ແສນປາຍພຸ້ນເນາະ

ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະທ່ານນີ້ບອກວ່າ ສາເຫດຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນມາຈາກການປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ໂຈດເທົ່າທີ່ຄວນ ຜູ້ ກ່ຽວສົມທຽບຄະດີນີ້ໃສ່ກັບຄະດີຂອງບໍລິສັດ PS ທີ່ເປັນຄະດີທີ່ສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ລະດັບຊາດອີກອັນໜຶ່ງ ທີ່ຫຼອກລວງເອົາເງິນປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງໄປ ເຖິງຈະຕັດສິນຄະດີແລ້ວກໍບໍ່ມີການຊົ ດເຊີຍໃຊ້ເງິນແກ່ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ ມັນກະຕັດສິນຢູ່ສານຢູ່ຄູວຽງເດ້ ລະກະເທື່ອໜຶ່ງ ລະມັນກະມາສານພາກກາງ ລະມັນກະຍັງຍື່ນໄປບໍ່ໄດ້ຕີ້ ໄປກວດ ມີແຕ່ໄປກວດເບິ່ງຊື່ ຢູ່ ສານພາກກາງເມືອງນ້ອຍນີ້ແຫຼະ ຕອນນັ້ນນ່າຂ້ອຍໄປ ເມືອງນ້ອຍຫວາ ຫຼືມັນເມືອງອີ່ຫຍັງຫວາ ແຖວໂນນ ແຖວໂນນຫວາຍ ເບິດໂຕນີ້ລະເຂົາກະໄປລົບລ້າງ ລົບລ້າງລະມັນກະຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ມັນອີ່ນາຈິດ ມັນໄປຂໍອຸ ທອນຕະຫຼອດເນາະ ອຸທອນລະມັນເບິດໂຕພາກກາງ ລະກະໄປສານອຸທອນລະກະເບິດ ເຂົາວ່າມັນຕໍ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຄືບໍ່ແມ່ນສານລົບລ້າງ ເບິດໂຕນີ້ລະກະໄປລົບລ້າງ ລະຖືວ່າຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ລະກະຄືຕັດສິນທໍ່ນັ້ນແຫຼະ

ທາງ VOA ກໍໄດ້ສຳພາດກັບຈ່າສານໃນສານພາກກາງ ຊຶ່ງເປັນສານຮັບການອຸທອນຈາກການຕັດສິນຈາກສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈາກແຂວງຕ່າງໆ ໃນພາກກາງຂອງລາວ ທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ສະພາບ ຄະດີຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວວ່າ ບັນຫາຄະດີແມັກກີ້ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງໄປແຕ່ເດືອນໜຶ່ງ ເດືອນທີ 2 ເດືອນທີ 3 ນີ້ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ສານພາກກາງລະໃດ໋ ບາງເທື່ອເພິ່ນບໍ່ຄົ້ນໃຫ້ຕີ້ ຄິດວ່າມັນຢູ່ສານນະຄອນຫຼວງລະຫວ່າ ງເດືອນ 3 ເດືອນ 4 ບໍ່ຈື່ ຄະດີມັນຫຼາຍໆ ຄັນມີເວລາກະສາມາດກວດເອົາສະໂນດນຳສົ່ງໄປຖາມນຳສານນະຄອນຫຼວງເລີຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງໄປສານນະຄອນຫຼວງແລ້ວ ທ່ານອະທິບາຍເພີ່ມວ່າ ກ່ຽ ວກັບຂະບວນການຂັ້ນຕອນໂຕນີ້ ມັນກະໄປຕາມຂັ້ນຕອນໃດ໋ ມັນເປັນຄະດີໃຫຍ່ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດຄັກແນ່ ທາງເຮົາໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ສານນະຄອນຫຼວງແຕ່ດົນແລ້ວນະ ຄະດີອັນນີ້ ສານຂັ້ນຕົ້ ນຈະຂໍອຸທອນມາຫາສານພາກ ຖ້າສານພາກຕັດສິນໄປ ຖ້າເຫັນວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງ ຂາດບັນຫາໃດໜຶ່ງ ທາງສານພາກຈະລົບລ້າງ ສົ່ງໄປສານນະຄອນຫຼວງພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ແລະ ຫຼັງຈາກສານນະຄອນ ຫຼວງຕັດສິນໃໝ່ແລ້ວ ຫາກຄູ່ຄວາມຝ່າຍໃດໜຶ່ງຍັງບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ກໍຂໍໃຫ້ກັບມາສານພາກຄືເກົ່າ ເມື່ອສານພາກພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫາກບໍ່ພໍໃຈແລ້ວ ກໍຈະຈົບພ້ອມລົບລ້າງໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ ຖ້າຫາກຍັງ ບໍ່ພໍໃຈ ແມ່ນທາງສານພາກຈະສົ່ງຂຶ້ນສານສູງຕື່ມ ສະຫຼຸບແລ້ວ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກຄະດີສໍ້ໂກງດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຕົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳເລີຍ ສະພາບການນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ ຜົນການສຳຫຼວດທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳຢູ່ໃນ 4 ແຂວງຄື ອຸດົມໄຊ ວຽງຈັນ ຄຳມ່ວນ ແລະ ເຊກອງ ທີ່ດຳເນີນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື UNDP ປະ ຈຳລາວໃນປີ 2011 ຊຶ່ງພົບວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈເຖິງສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຮູ້ຈັກວິທີໃນການນຳໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ສິດນັ້ນໄດ້ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້ າໃນການນຳໃຊ້ສິດ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະບົບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທັດສະນະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳ ກິ່ງສ ະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA